ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ຜູ້ນຳໃນໂລກນີ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການປະສົມປະສານສະມາຄົມສາມັກຄີກັນ ຍ້ອນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດຈະແຕກລ້າວກັນ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ສະຫະປະຊາຊາດປະຊຸມກັນຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການ ຂອງປີທີ 75 ແຕ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັນລະຫວ່າງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ການກ່າວຫາກັນກ່ຽວກັບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນເງົ າອັນມືດມົວປົກຄຸມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ໂຄວິດ-19 ໃນໂລກນີ້ປູດທະວີຂຶ້ນໄປເປັນປະມານ 31 ລ້ານປາຍຄົນແລ້ວ ເມື່ອທີ່ໂລກນີ້ກຳລັງລໍຄອຍຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢູ່ ທ່ານເອມມານູເອລ ມາຄ ຣົງ ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດເວົ້າວ່າ ການມີເງື່ອນໄຂຈະມີຂຶ້ນໄດ້ຈາກການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຂອງສາກົນນານາຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຊຸດທີ 75 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ທ່ານມາຄຣົງຮຽກຮ້ອ ງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງຮຽນຮູ້ກັບການຢູ່ກິນກັບໂຄວິດ-19 ເພາະມັນບໍ່ມີທາງເລືອກ ຈາກແຕ່ວັນພຸດທີ 23 ກັນຍາ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ກົດເກນດ້ານສາທາລະນະສຸກໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດຖື ກຜ່ອນຄາຍອອກ ແຕ່ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດຍັງທະວີຂຶ້ນຢູ່ ທີ່ໃນວັນທີ 23 ແລ້ວນີ້ ແມ່ນມີເຖິງ 500,000 ຄົນ ການຜ່ອນຄາຍກົດເກນໃນໂຮງຮ່ຳໂຮງຮຽນປະຖົມຝຣັ່ງເສດນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ນາຍຄູທັງຫຼາຍ ມີຄວາມຢ້ານກົວຍ້ອນ ໃນກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ໂຈໂກ ວີໂດໂດ ປະທານາທິບໍດີແຫ່ງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ກໍເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ນຳຂັ້ນໂລກ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຈົ່ ງບັນຍັດການປະຕິຮູບ ແລະ ການໄດ້ໝາກໄດ້ຜົນຕ່າງໆ ທ່ານວີໂດໂດບອກເຕືອນເຖິງການແຕກແຍກກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ການທີ່ປະເທດຕ່າງໆຜິດຖຽງຂັດແຍ່ງກັນ ໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ປະທານາທິບໍດີຂອ ງປະເທດຟີລິບປິນເວົ້າວ່າ ການທີ່ໂລກນີ້ກຳລັງຢູ່ໃນການຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ແມ່ນຊິເປັນການບົ່ງຊີ້ອະນາຄົດຂອງໂລກນີ້ ແລະ ໃນປະເທດອັງກິດ ນາຍົກລັດຖະມົນ ຕີ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ເວົ້າວ່າ ໂຄວິດ-19 ທີ່ເປັນສັດຕູທີ່ມອງເຫັນບໍ່ໄດ້ ກຳລັງເລີ່ມແຜ່ຜາຍຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ຄົນອັງກິດ ທີ່ຫາກໍກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການໃໝ່ໆ ໄດ້ພຽງແຕ່ສັບປະດາດຽວວ່າ ການບັ ນຍັດກົດເກນອັນເຄັ່ງຄັດເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ການກະຕວງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ໃນປະເທດອັງກິດ ກະຕວງວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 50,000 ຄົນຕໍ່ມື້ ພາຍໃນກາງເດືອນຕຸລາ 2020 ໂດນັລ ທຣຳ ຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ ສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຍນໂທດໂຍນກຳໃສ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທັງກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະປະຊາຊາດຈົ່ງເອົາສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບວິກິດໂຄວິດ -19 ທ່ານໂດນັລ ທຣຳ ປົກປ້ອງການທີ່ທ່ານແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ໃນສະຫະລັດທີ່ມີຄົນຕາຍໄປແລ້ວເກີນ 200,000 ຄົນວ່າ ຖ້າຫາກພວກທ່ານເຮັດມັນຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຈົບດີ ເຮົາຈະມີຄົນຕາຍເຖິງ 2,500,000 ຄົນ ແລະ ຫຼາຍກວ່ານີ້ ພວກເຮົາຄວນບໍ່ມີໃຜຕາຍຍ້ອນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຄວນຢຸດຢັ້ງໂຄວິດ-19 ໄວ້ໃນຊາຍແດນຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ບໍ່ຄວນຈັກເທື່ອ ປ່ອຍໃຫ້ໂຄວິດ-19 ແຜ່ຜາ ຍໄປທົ່ວໂລກນີ້ ແລະ ໃນຄັ້ງໜຶ່ງ ໂດນັລ ທຣຳ ເອີ່ຍວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປິດການບິນພາຍໃນຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄວ້ ແຕ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເດີນທາງໄປຍັງທົ່ ວໂລກນີ້ ແຜ່ຜາຍໂຄວິດ-19 ທ່ານຈອນສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດອັງກິດ ກໍບອກເຕືອນຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງຕຽມເນື້ອຕຽມຕົວໃສ່ລະດູໜາວອັນໜັກໜ່ວງໃນຄັ້ງໜ້ານີ້ ທ່ານບໍຣິສຄາດວ່າຈະບໍ່ມີການປິດທຸກສິ່ງທຸກຢ່ າງ ລັອກດາວປະເທດອັງກິດຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າຄົນທັງຫຼາຍຈຳຕ້ອງກະທຳທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດກະທຳໄດ້ ເພື່ອເປັນການຫຼີກເວັ້ນວິທີການອັນເດັດຂາດ ໃນສະກັອດແລນກໍໃຊ້ ກົດເກນ ດັ່ງປະເທດອັງກິດ ໂດຍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນເລັກໆນ້ອຍໆ ທັງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການໄປຢ້ຽມຢາມຖາມຂ່າວກັນ ແລະ ບໍ່ຄວນໃຊ້ລົດຂີ່ລົດຮ່ວມກັນ Nicola Sturgeon ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນທີໜຶ່ງຂອງສະກັອດແລນ ເວົ້າວ່າລະບົບກ ານຕ່າງໆ ຈະຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງຄືນໃໝ່ໃນທຸກໆສາມສັບປະດາ ແຕ່ມັນອາດຊິກິນເວລາດົນນານກວ່ານັ້ນໄດ້ ປະເທດອັງກິດເຖິງເວລານີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວ 400,000 ຄົນ ຕາຍໄປແລ້ວປະມານ 40,000 ຄົນ ນີ້ມາກ ມາຍກວ່າການຕາຍໃດໆທີ່ມີຂຶ້ນໃນຢູໂຣບ ແນ່ນອນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການກ່າວຫາຕ່າງໆນັ້ນ ສະຫາຍໃຫຍ່ ຊີ ຊິງປິງ ປະທານປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຊີ້ ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນວ່າ ສະຫາຍບໍ່ຢາກຜິດຖຽງກັບປະເທດໃດ ແລະ ຄັ້ງໜຶ່ງກ່ຽວກັບທີ່ວ່າໂລກນີ້ກຳລັງມີເສິກສົງຄາມເຢັນ ແມ່ນວ່າສະຫາຍ ຊີ ຊິງປິງ ກໍສົ່ງສຽງດັງເອີ່ຍຂຶ້ນວ່າ ຕົນບໍ່ຢາກ ສົງຄາມເຢັນ ຫຼື ສົງຄາມຮ້ອນກັບໃຜ ນັ້ນລະເປັນແນວນັ້ນ ແຕ່ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສົ່ງກຳລັງທະຫົມທະຫານອາວຸດຂຶ້ນໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາ ຊົນຈີນທີ່ຕິດກັບປະເທດອິນເດຍຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍທະວີກຳລັງທະຫານຂຶ້ນຮອບດ້ານ ແລະ ນາບຂູ່ປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈົນວ່າປະເທດອິນເດຍ ແລະ ສ ະຫະລັດອາເມລິກາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດອາເມລິກາເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ແນ່ນອນ ນີ້ກໍຖືກປະຕິເສດໂດຍປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ